ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۆتكەن ھەپتە ئامېرىكىنىڭ يۇتا شتاتىدىكى بىر ئىئانە توپلاش پائالىيىتىگە قاتناشقاندا قىلغان سۆزىدە نۆۋەتتە خىتاي ئىقتىسادى دۇچ كېلىۋاتقان خىرىسنى قەرەللىك بومبا دەپ تەرىپلىگەن ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ پىرېزىدېنت بايدېننىڭ ھازىرغا قەدەر خىتايغا قاراتقان شىددەتلىك تەنقىدلىرىنىڭ ئىچىدە خىتاي ئىقتىسادى دۇچ كەلگەن خىرىسنىڭ جىددىيلىكىنى تۇنجى قېتىم ئەڭ كەسكىن سۆزلەر بىلەن ئىپادىلىشى ئىكەن پرېزىدېنت بايدېن سۆزىدە خىتاينىڭ خىرىسقا دۇچ كەلگەنلىكى، چۈنكى ئۇنىڭ ئىقتىسادىنىڭ ئۆسۈشى ئاستىلاپ ئىشسىزلىق نىسبىتى ئارتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ۋاشىنگتوندىكى تۆپىلىك گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، پرېزىدېنت بايدېن ئونىنچى ئاۋغۇست يۇتا شتاتىدا قوللىغۇچىلىرىغا قىلغان سۆزىدە خىتاي نۇرغۇن جەھەتلەردىن بىر قەرەللىك بومبا دېگەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ بۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشى ياخشىلىقنىڭ بېشارىتى ئەمەسكەن. بايدېن مۇنداق دېگەن، ئۇلار قىيىنچىلىققا دۇچ كەلدى. بۇ ياخشى ئەھۋال ئەمەس، چۈنكى ناچار ئادەملەر قىيىنچىلىققا دۇچ كەلسە ناچار ئىشلارنى قىلىدۇ. ئامېرىكا تاراتقۇلىرى پىرېزىدېنت بايدېننىڭ سۆزى ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى يېقىنقى مەزگىللەردىن بېرى ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى جىددىيچىلىكنى پەسەيتىشكە تىرىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، بېيجىڭ بىلەن بولغان جىددىيلىكنى تېخىمۇ كۈچەيتىش خەۋپى پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

لېكىن بۇ پىرېزىدېنت بايدېننىڭ تۇنجى قېتىم خىتاينى ئاشكارا ئەيىبلىشىمۇ ئەمەس ئۇ بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا كالىفورنىيە شتاتىدا ئېلىپ بارغان بىر قېتىملىق ئىئانە توپلاش پائالىيىتىدىمۇ خىتاي جاسۇسلۇق ھاۋا شارىنىڭ ئېتىپ چۈشۈرۈلۈش ۋەقەسىنى تىلغا ئېلىپ خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭنى دىكتاتور دەپ كۆرسەتكەن پىرېزىدېنت بايدېن دىكتاتورلار ئۈچۈن ئېيتقاندا نېمە ئىش بولغانلىقىنى بىلمەسلىك چوڭ سەتچىلىك ھېسابلىنىدۇ دېگەن ئىدى.
خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى جىددىيلىشىپ، ئامېرىكىنىڭ تۈرلۈك ئېمبارگولىرىغا ئۇچراش بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇنىڭغا سېلىنىدىغان چەت ئەل مەبلىغىمۇ جىددىي ئازىيىشقا باشلىغان. نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئىككىنچى چارىكىدە خىتايغا سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغى داۋاملىق ئازىيىپ، ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشۈپ قالغان. خەۋەردە خىتايغا سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئازىيىشىغا، ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى تېخنولوگىيە ئىختىلاپلىرىدىن پەيدا بولغان ئەندىشىلەردىن سىرت، خىتاينىڭ بازارنى ئىلگىرىلەپ ئېچىۋېتىشكە بولغان گۇمانلارمۇ مەبلەغنىڭ ئېقىشىغا كاشىلا قىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئازىيىشى، شۇنداقلا غەربنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى داۋاملاشسا، مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر چەت ئەل مەبلىغىنىڭ ئازىيىشى، شۇنداقلا غەربنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى داۋاملاشسا، بۇنىڭ خىتاي ئىقتىسادىغا بولغان تەسىرى قاتتىق بولىدىكەن، شۇنداقلا بۇنىڭ تەسىرى ئۇنىڭ بىلەن چەكلىنىپ قالمايدىكەن. نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسىنىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدىن، بۇ يىلنىڭ ئىككىنچى پەسلىدە، يەنى تۆتىنچى ئايدىن ئالتىنچى ئايغىچە بولغان ئۈچ ئاي ئىچىدە، چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ خىتايغا سالغان پېرېۋوت مەبلىغى تۆت مىليارد، توققۇز يۈز مىليون دوللار بولۇپ، ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن سەكسەن يەتتە پىرسەنت ئازايغان. بۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىن بۇيانقى يىگىرمە بەش يىل مابەينىدە چەت ئەل مەبلىغىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇنداق زور مىقداردا ئازىيىشى ھېسابلىنىدىكەن. ئىچكى خەۋەرچى تورىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە بەرگەن بىر خەۋىرىدە، نۆۋەتتە خىتاي خەلق بانكىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ فېدېراتسىيە غەزىم فوندى دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلە بىلەن قارىمۇقارشى بىر مەسىلىگە دۇچ كەلگەنلىكى، يەنى خىتاينىڭ پۇل پاخاللىق مەسىلىسىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭ خىتاي ئۈچۈن ناھايىتى كۆپ بولغان خەتەرلىك بىر تەرەققىيات ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن ئىدى. نىككېي ئاسىيا تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتايدا چەت ئەل پېرېۋوتىنىڭ ئازىيىپ كېتىشى يېڭى ئەھۋال ئەمەس ئىكەن. ئۆتكەن يىلنىڭ ئىككىنچى پەسلىدە خىتايغا بىۋاسىتە سېلىنغان چەت ئەل مەبلىغى ئۆتكەن يىلنىڭ ئىككىنچى چارىكىدىن باشلاپلا ئەللىك پىرسەنت ئازىيىپ كەتكەن. خەۋەردە شى جىنپىڭنىڭ ئۆتكەن يىلى يۈرگۈزگەن كوۋىد ئون توققۇز يۇقۇمىنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى ۋە خىتاينىڭ سودا مەركىزى بولغان شاڭخەينى قامال قىلىشى تاشقى ئېنىقسىزلىقنى كۈچەيتىپ، مەبلەغنىڭ ئازىيىشىغا تۈرتكە بولغانلىقى بىلدۈرۈلگەن.
خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل باتارېيەسى ئىشلەپچىقىرىش شىركەتلىرىدىن گوشۈەن يۇقىرى تېخنىكا ھەسسىدارلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ ئامېرىكىدىكى تارمىقىنىڭ مىچىگان شتاتىدا باتارېيە زاۋۇت قۇرماقچى بولۇشى شۇ جايدىكى يەرلىك ئامېرىكىلىقلارنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان بۇ شىركەتنىڭ مىچىگاندا زاۋۇت قۇرماقچى بولۇشى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل باتارېيە ئىشلەپچىقارغۇچىلىرىنى لىتىي مەھسۇلاتى بىلەن تەمىنلىگۈچى كارخانىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا چىققان تېخى يېقىندىلا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ بەش نەپەر ئەزاسى فورد شىركىتىگە خەت يېزىپ فوردنىڭ خىتاي نىڭدې زامان تېخنولوگىيە شىركىتى بىلەن ئېلىپ بارماقچى بولغان ھەمكارلىق تۈرىنى كۆزدىن كەچۈرۈشنى تەلەپ قىلغان ھەم نىڭدې زامان تېخنولوگىيە شىركىتىنى لىتىي مەھسۇلاتى تەمىنلىگۈچى كارخانىلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرغان

ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە شتاتلىق ھۆكۈمەت مەزكۇر مەبلەغ تۈرىگە بىر يۈز يەتمىش بەش مىليون دوللار ئاجراتقان بولسىمۇ لېكىن نۇرغۇن يەرلىك ئاھالىلەر بۇنى قوبۇل قىلمىغان ھەتتا گرىن چارتېر بازارلىق ھۆكۈمەت كومىتېتىنى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش ھەرىكىتى قوزغىغان يەرلىك ئاھالىلەر زاۋۇت قۇرۇلىدىغان جاينىڭ دېھقانچىلىق رايونى ئىكەنلىكى باتارېيە زاۋۇتىنىڭ مۇھىتقا بولغان تەسىرىدىن ئەندىشە قىلماقتا ئىكەن شۇ جايدىكى يەرلىك دېھقانلار زاۋۇت قۇرۇلسا كۈنىگە يەتتە يۈز ئەللىك مىڭ گاللون سۇ سىقىپ چىقىرىلىدىغانلىقى زاۋۇتنىڭ يۇقىرىسىدا بىر مىنېرال سۇ زاۋۇتى جايلاشقانلىقىنى بۇ رايوننىڭ باتارېيە زاۋۇتى سىقىپ چىقارغان ئۇنچىلىك كۆپ سۇنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارى يوقلۇقىنى بىلدۈرمەكتىكەن پاكىستاننىڭ خىتاي ئىنژېنېرلىرىنى ئېلىپ ماڭغان بىر ھەربىي ئاپتوموبىل ئەترىتى ئون ئۈچىنچى ئاۋغۇست يەكشەنبە كۈنى پاكىستاننىڭ غەربىي-جەنۇبىدىكى ئىستراتېگىيەلىك گۇئادار پورتى ئەتراپىدا قوراللىق ھۇجۇمغا ئۇچرىغان. تاراتقۇلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، قوراللىقلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ئاپتوموبىلدىكى كىشىلەر پاكىستان ئارمىيەسىنىڭ قوغدىشىدا كاراچىدىن گۇئادارغا كېتىۋاتقان خىتاي ئىنژېنېرلىرى ئىكەن. خەۋەرلەردە پاكىستان ئارمىيەسىنىڭ يىگىرمە ئۈچ نەپەر خىتاي قۇرۇلۇش ئىنژېنېرىنى ئوق ئۆتمەس ئاپتوموبىل بىلەن قوغداپ كېتىۋاتقاندا ھۇجۇمغا ئۇچرىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. پاكىستان ساقچى دائىرىلىرى پاكىستان ئارمىيەسى بىلەن قوراللىقلار ئوتتۇرىسىدا بولغان توقۇنۇشتا ئىككى قوراللىقنىڭ ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. گۇادار پورتى قۇرۇلۇشى خىتاي ئاتمىش مىليارد دوللار مەبلەغ سېلىشنى پىلانلىغان خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، بۇ قۇرۇلۇش ئۇيغۇرلارنىڭ قەشقەر بىلەن بالوچىستاننىڭ گۇادار پورتىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇشنى، ئۇيغۇر رايونىدىن پاكىستان ئارقىلىق دېڭىزغا چىقىشنى نىشان قىلغان ئىستراتېگىيەلىك قۇرۇلۇشلارنىڭ بىرىدۇر. لېكىن بۇ قۇرۇلۇش بالۇچىستاندىكى يەرلىك خەلق بالۇچىلارنىڭ قوراللىق قارشىلىقىغا ئۇچراپ كەلگەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ھۇجۇمغا بالۇچىستان ئازادلىق ئارمىيەسى مەسئۇل ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان. ئۆزىنى بالۇچىستان ئازادلىق ئارمىيەسى دەپ ئاتىغان تەشكىلات بۇ ھەقتىكى باياناتىدا ھۇجۇمدا كۆپ قېتىملىق يارىلىنىشلارنىڭ بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بۈگۈنكى ھىندىستان گېزىتى ھۇجۇمدا تۆت خىتاينىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى قەيت قىلغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاينىڭ پاكىستاندا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ھۇجۇمدا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ چىقىم بولمىغانلىقىنى ئېيتقان. خىتاي تاشقى ئىشلار باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن بولسا خىتاينىڭ پاكىستان بىلەن داۋاملىق تېررورلۇقنىڭ تەھدىتىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرىدىغانلىقى، پاكىستاندىكى خىتاي خادىملىرى، ئورگانلىرى ۋە قۇرۇلۇش تۈرلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئۈنۈملۈك قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي پاكىستان دوستلۇقىغا ۋە خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى قۇرۇلۇشىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ھەرقانداق ئۇرۇنۇش ھەرگىز مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايدىكەن. پاكىستان ب د ت ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى قاتارلىق خەلقئارا سورۇنلاردا خىتاينى قوللاپ، ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى رەت قىلىپ كېلىۋاتقان دۆلەت ئىدى.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا قاراتقان شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ھەرىكىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مىڭ يىللاردىن بېرى شەكىللەندۈرگەن ئۆزىگە خاس تارىخىي شەھەرلىرىنىڭ قىياپىتىنى ئۆزگەرتىپ، خىتايچىلاشتۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ قەدىمىي شەھەرلىرىدىن كۇچارنى قايتا يېڭىلاشتا خىتاينىڭ خەن ۋە تاڭ سۇلالىلىرىنىڭ چاڭئەن ئەندىزىسىنى ئۈلگە ئېلىشنى پىلانلىماقتىكەن. خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ ئون تۆتىنچى ئاۋغۇست بەرگەن خەۋىرىدىن قارىغاندا، كۇچا شەھەرلىك پارتكوم بېيجىڭ چىڭچىڭ روشەن رەقەملىك تېخنولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرىنى كۇچاغا تەكلىپ قىلىپ، كۇسەن قەدىمىي شەھەر رايونىنى قوغداش ۋە ئېچىش خىزمىتىنى مۇزاكىرە قىلغان. خەۋەردە كۇسەن قەدىمىي شەھىرىنى قايتا قۇرۇپ چىقىشتىكى مەقسەتنىڭ كۈچاردىن ئىبارەت بۇ داڭلىق تارىخىي ۋە مەدەنىيەت شەھىرىنىڭ ئالتۇن سودا كارتىسىنى تېخىمۇ ياخشى پارلىتىش ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، كۇچار شەھەرلىك پارتكوم سېكرېتارى ۋاڭ لوجۈن بېيجىڭ چىڭچىڭ رۇيشەن رەقەملىك تېخنولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىلىرى بىلەن بولغان سۆھبەتتە كۇچار ئەنشى تۇتۇق مەھكىمىسىنىڭ جايلاشقان تۇرالغۇسى خەن ۋە تاڭ سۇلالىسى دەۋرىدىكى غەربىي رايوننىڭ مۇھىم سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت مەركىزى بولۇش سۈپىتى بىلەن دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ سىمۋولى ۋە نامايەندىسى دېگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇنىڭدىن ئىككى مىڭ يىل بۇرۇنقى ئارخېئولوگىيەلىك ئىزلار بىلەن بۇنىڭدىن يۈز يىللار ئاۋۋال سېلىنغان ئولتۇراق جايلارنىڭ بىر بىرسىگە گىرەلىشىپ كېتىشى ۋە خەن دەۋرىدىكى چاڭئەن ئۇسلۇبى شىنجاڭنىڭ ئىچكىرىدىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن بولغان ئالاقىسى ھەم بىرلىشىپ كەتكەنلىكىنىڭ تارىخىي رېئاللىقىنى نامايان قىلىدۇ بۇ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى كۈچەيتىش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ كۆپ مەنبەلىك بىر گەۋدە ئەندىزىسىنى تەتقىق قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. بېيجىڭ چىڭچىڭ رۇيشەن رەقەملىك تېخنولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ مەسئۇلى خې يەن كۇسەن شەھىرىنى قايتا شەكىللەندۈرۈشتە خەن ۋە تاڭ سۇلالىسىنىڭ قەدىمكى شەھىرى، مىڭ، چىڭ سۇلالىلىرىنىڭ كونا شەھىرى ۋە ساقساق كوچىسى ۋەكىللىك قىلىدىغان ئەنئەنىۋى مەھەللىلەرنى مەركەز قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغان ھالبۇكى چەت ئەل تەتقىقاتچىلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاينىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ھەرىكىتى ئۇيغۇر شەھەرلىرىنىڭ ئەنئەنىۋى تارىخىي قىياپىتىنى

ئون تۆتىنچى ئاۋغۇست دوشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت قاتارلىق پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۇھاجىرەتتە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلار توردا ئۇيغۇر تىلىدا ئۆتۈلۈۋاتقان ھەر تۈرلۈك دەرسلەرگە قاتنىشىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلىنى پىششىقلىسا، يەنە بىر تەرەپتىن يېڭى بىلىملەرنى ئۆگەنمەكتە. تۈركىيەدە قۇرۇلغان ئۇيغۇر ستېم گۇرۇپپىسىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى تەتىل مەزگىلىدىن پايدىلىنىپ روبوت،

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مۇھاجىرەتتىكى ئاتا ئانىلار ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۇر بالىلار بىلەن بىللە پائالىيەت قىلىدىغان مۇھىت يارىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە مەلۇم بولغىنىدەك يازلىق تەتىل مەزگىلى ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنىڭ قېنىپ ئوينىۋېلىشى ئۈچۈن ئائىلە پىلانى تۈزىدىغان ياكى ئۇلارغا تېخىمۇ رەڭدار بولغان ئائىلە تەربىيىسى مۇھىتىنى يارىتىپ بېرىدىغان بىر پۇرسەتتۇر ھالبۇكى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر بالىلار ئۈچۈن يازلىق تەتىللەر ۋە باشقا دەم ئېلىش كۈنلىرىنى بىراز پەرقلىق دېيىشكە بولىدۇ ئىگىلىشىمىزچە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۇيغۇر بالىلار تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ستەم نامىدىكى مەكتەپنىڭ تور يۈزىدە ۋە يۈزتۇرانە ئۆتۈلىدىغان دەرسلىرىگە قاتنىشىپ روبوت ۋە پروگرامما تىلى ئۆگەنمەكتە ئىكەن بۇ پروگراممىغا قاتناشقان بالىلارنىڭ قىزغىنلىقى ناھايىتى يۇقىرى ئىكەن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلاردا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ دۇنيانىڭ ئىلغار تېخنىكىلىرىنى ئۆز ئانا تىلىدا بىمالال ئۆگىنىۋاتقانلىقىدىن تور يۈزىدە بولسىمۇ ئۇيغۇر بالىلارنىڭ بىللە ئوقۇيدىغان مەكتىپى بولغانلىقىدىن ناھايىتى سۆيۈنگەنلىكىنى ئىپادىلەشكەن ئىستانبۇلدا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان توققۇز ياشلىق ئابدۇللا پاكزات ئاشۇلارنىڭ بىرى ئۇ ھەتتا بۇ يىل پروگرامما تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ بالىلارغا پايسون ئۆگەتكەن ئۇيغۇر ستەمدە بىرمۇنچە ئوقۇتقۇچى بار ئۇلارنىڭ ئارىسىدا مۇئەللىمىم ئاكاشلىرىم ئاچاشلىرىم ئاداشلىرىم ۋە مەن بار بىز بىرىنچى بولۇپ كوداكنى ئۆتتۇق Kodork دېگەن ئاسان بىر تىپ پروگرامما تىلى. ئۇنىڭدا بلوكلار بىلەن پروگراممىنى قىلىمىز. ئەڭ ئاخىردا Python ئۆتەيلى دېدۇق ۋە Python دە بارغۇ. بىرىنچى بولۇپ Print، ئىكىنچى بولۇپ Input، For، While دېگەندەك بىرمۇنچە نەرسە بار. ئۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىر يېرىم ھەپتىدىدەك پايسوننى ئۆگىنىپ بولدۇق چۈنكى بالىلار بەك ياخشى ئىدى ھە بىراز سوئال سوراتتى بەك جىق سوئال سوراتتى دە ئەمما يەنىمۇ ياخشى ئىلگىرلىگەنىدۇق ئاداشلىرىم دېگەندىمۇ ئاداشلىرىم بىلەن بىللە ھە كېلىڭ بىللە پروگرامما يازايلى دەپ ھەم بەزىدە ئويناپ ئۆيلىرىگە بارسام بەزىدە ئويناپ بەزىدە مەن ئۆگىتىمەن بەزىدە ئۇ ماڭا بىر نەرسە ئۆگىتىدۇ دېگەندەك بەك پەيزى قىلىۋاتاتتۇق ئۇ ئاداشلىرىمغىمۇ رەھمەت ئېيتىمەن ئۇ تەتىل كۈنلىرىنى ناھايىتى تەرتىپلىك ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ كۈندۈزلىرى قۇرئان دەرسىنى پىششىقلىسا ئاخشاملىرى توردا ئۆتۈلىدىغان پروگرامما تىلى ۋە ئىنگلىزچە دەرسلەرگە قاتنىشىدىكەن. ئەسسالامۇئەلەيكۇم، مەن ئابدۇللا پاكزات، تۈركىيەدە ياشايمەن ۋە تۈركىيەدە ھازىر ئوقۇغۇچىلارنى يازلىق تەتىلگە قويۇپ بەردى. مەن يازلىق تەتىلدە ھەر دوشەنبە، سەشەنبە، چارشەنبە، پەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنلىرىدە قۇرئان كۇرسىغا بارىمەن، سائەت ئىككىدە، سائەت بەشتە قايتىپ كېلىمەن. مېنىڭ سائەت ئالتىدە ئۇيغۇر ستەم دەرسىم باشلىنىدۇ. سائەت سەككىزدىن ئەللىك ئۆتكەن ۋاقىتتا تۈگەيدۇ. ئەمما مېنىڭ دوشەنبە، چارشەنبە ۋە جۈمە كۈنلىرىدە ئىنگلىزچە دەرسىم بار. ئۇمۇ سەككىز يېرىمدە باشلىنىدۇ، كەچ سائەت سەككىز يېرىمدە. ئۇ ۋاقىتتا ئۇيغۇر ستەم دەرسىدىن ئايرىلىپ، ئىنگلىزچە دەرسىگە كىرىشىم كېرىكىدۇ. ھەپتە ئاخىرىدا ئاتا-ئانام بىزنى ئاداشلىرىم بىلەن بەك پەيزى يەرلەرگە ئاپىرىدۇ مېنىڭ ياز تەتىلىممۇ مۇنداق ئۆتۈۋاتىدۇ. ئۇيغۇر ستەم گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىسى مەمتىمىن نۇرىدىن مۇئەللىم بۇ يازلىق تەتىللىك دەرسلەر ھەققىدە چۈشەنچە بەردى.
بىزنىڭكى ياز پەسىللىك تەربىيىلەش پروگراملىرىمىز بوتكامپ خاراكتېرلىك بولىدۇ باشقا تەربىيىلەش پروگراممىمىز يىل بويى داۋاملىشىدۇ ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شۇ ساھەدىكى كېرەكلىك بىلىملەرنىڭ زۆرۈر ئىقتىدارلارنىڭ ھەممىسىنى ئىنتايىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە يېتىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلغانىدى

ئۇ يەنە ئۇيغۇر ستەم گۇرۇپپىسى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا تەبىئىي پەن تېخنىكا قىزغىنلىقىنى قوزغاش ياش ئۆسمۈرلەر ئارىسىدا روبوت ۋە ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەقسىتىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر ستەمنى قۇرۇپ چىققانىدۇق قۇرۇلغاندىن باشلاپ ھازىرغىچە تور يۈزى ۋە يۈز تۇرانە شەكلىدە بولۇپ كومپيۇتېر روبوت پروگرامما تىللىرى ماتېماتىكا فىزىكا ۋە باشقا تەبىئىي پەنلەر بويىچە دەرسلەرنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتىمىز ھازىرغىچە تەربىيەلەنگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانى ئالتە يۈزدىن ئاشىدۇ. بۇ ئۇيغۇر ستەم قۇرۇشتا مەقسەت روبوت ۋە پروگرامما تىللىرىنى ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى ئۇيغۇر بالىلار ئارىسىدا بىر ئېقىم، مودا ئېقىم ھالىتىگە كەلتۈرۈشكە، ئاندىن كېيىن تەسىس قىلىپ داۋاملاشتۇرۇۋاتقان تەبىئىي پەن دەرسلىرىمىز ئارقىلىق ئىلىم پەن ھەۋەسكارلىرىنى كۆپەيتىشكە، تېخنىكا كۆرگەزمىلىرىمىز ئارقىلىق بالىلارنى ئۆزلىرىنى نامايان قىلىدىغان بىر سەھنە ھازىرلاپ بېرىشكە تىرىشتۇق. ئۇيغۇر ستەم ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن يۇقىرى سۈپەتلىك ئىلمىي بىر ئاتموسفېرا بىلەن تەمىنلەشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئۇيغۇر ستەم بىزنىڭ تەربىيەلەش پىروگراممىلىرىمىز ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىل قۇرۇلغاندىن باشلاپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئالتىنچى ئايغىچە پۈتۈنلەي ھەقسىز داۋاملىشىپ كەلدى. بۇ تەربىيەلەش پىروگراممىلىرىمىز ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر ئىقتىسادىي ئورۇننىڭ قوللىشىغا تايانمىغان ھالەتتە داۋاملىشىۋاتىدۇ. پەقەت يۈز تۇرانە دەرسلەرنى قىلىدىغان ۋاقىتتا بىز مۇشۇ تۈركىيەدىكى مىنىستىرلىكلەر ياكى ھۆكۈمەتنىڭكى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرىغا ئىلتىماس قىلساق، سىنىپلىرىنى يەنى تەجرىبىخانىلىرىنى بىزنىڭ ۋاقىتلىق ئىشلىتىشىمىزگە بېرىپ تۇرىدۇ ئاشۇ شەكىلدە يۈز تۇرانە دەرسلىرىمىزنى قىلدۇق بۇ يۈز تۇرانە دەرسلىرىمىز ناھايىتى ياخشى داۋاملىشىۋاتىدۇ كانادادا چوڭ بولغان ئون ئىككى ياشلىق ئابزەر ئابدۇغوپۇر بۇ تەتىلدە ئۇيغۇر ستەمنىڭ دەرسلىرىگە قاتنىشىپ نۇرغۇن قىزىقارلىق نەرسىلەرنى ئۆگەنگەنلىكىنى ۋە نۇرغۇن ئۇيغۇر بالىلار بىلەن دوستلاشقانلىقىنى زوق شوخ بىلەن سۆزلەپ بەردى ئەسسالامۇئەلەيكۇم، مېنىڭ ئىسمىم ئابزەر، مەن كانادادا ياشايمەن، بۇ يىل ئون ئىككى ياشقا كىردىم. مەن بۇ يىلنىڭ يازلىق تەتىلىنى بەك مەنىلىك ئۆتكۈزۈۋاتىمەن، چۈنكى مەن ئۇيغۇر ستەم دېگەن دەرسكە قاتنىشىۋاتىمەن، ئۇ دەرستە دۇنيانىڭ ھەر تەرەپىدىن كەلگەن ساۋاقداشلىرىم بىلەن ئوقۇۋاتىمەن، ئۇ دەرستە ئۇيغۇرچە گەپ قىلىپ ئۇيغۇرچام ياخشىلايدىكەن ۋە يەنە ئۇنىڭدا كودىنگدا.

كومپيۇتېرغا بويى يەتمەيدىغان چىشلىرى ئەمدى چۈشۈپ چىقىۋاتقان كىچىك بالىلاردىن تارتىپ ئوتتۇرا ۋە ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغىچە بالىسىنى قۇچىقىغا ئېلىپ تۇرۇپ دەرسكە قاتناشقان ئاپىلاردىن تارتىپ خېلى چوڭ ياشلىق كىشىلەرگىچە بۇ پروگراممىغا قاتناشقان ئۇلار يەنە ئىستانبۇلدىكى تۈرك مەكتەپلىرى ۋە يەرلىك پۇقراۋى تەشكىلاتلارنىڭ ئىلتىماسىغا بىنائەن ئەللىك ئەتراپىدا تۈرك ئوقۇغۇچىنى كومپيۇتېر پروگرامما تىللىرى ۋە روبوت بىلىملىرى بويىچە بىر قانچە ئاي ھەقسىز تەربىيىلەپ بەرگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرى ياشاۋاتقان جەمئىيەت ۋە دۆلەتنىڭ يۈكسىلىشىگە تۆھپە قوشىدىغان تايانچ كۈچ بولالايدىغانلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ بېرىشنى مەقسەت قىلغان بۇ يىللىق يازلىق تەتىللىك پروگرامما بويىچە تور ئارقىلىق ئۆتۈلىدىغان دەرسلەر بۈگۈن يەنى ئىككىنچى ئاۋغۇست ئاخىرلاشقان ئىستانبۇلغا كېلەلىگەن ئوقۇغۇچىلارغا يۈز تۇرانە دەرس رەسمىي باشلىنىدىكەن ئۇيغۇر ستەمنىڭ بۇ يىل يازلىق تەتىللىك پروگراممىسىغا قاتنىشىۋاتقان توققۇز ياشلىق زەھرا رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بۇ تەتىلدە تور ئارقىلىق نۇرغۇن دوستلىرى بىلەن بىللە ناھايىتى قىزىقارلىق نەرسىلەرنى ئۆگەنگەنلىكىنى بايان قىلدى ئەسسالامۇئەلەيكۇم مېنىڭ ئىسمىم زەھرا تۇمارىس بۇ يىل توققۇز ياشقا كىردىم تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدە ياشايمەن ئۇيغۇر ستەمدە بىز سكراشتا ئويۇن ياساشنى پايسوندا كود يېزىشنى ئۆگەندۇق يېقىندا ئىنشاللا روبوت ياساشنىمۇ ئۆگىنىمىز. ئۇيغۇر ستەمدە جىق ئۇيغۇر بالا بار، ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭمۇ جىق ئۇيغۇر دوستلىرىم بولدى. باشقا دۆلەتلەردىن بولسۇن، باشقا شەھەرلەردىن بولسۇن، ھەممە جىق يەردىن ئۇيغۇر دوستۇم بولدى. ئۇيغۇر ستەمنىڭ تېشىدا ئەقىل ئويۇنلىرى دەرسىگە، پىيانو دەرسىگە بارىمەن. بوش ۋاقىتلىرىمدا بولسا بىر نەرسە سىزىشنى، بىر نەرسە ياساشنى ياخشى كۆرگەچكە، بىر نەرسە سىزىپ ياسايمەن.
رەھمەت. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىگىچە ئەتىگەندە ئۈچ سائەت ماتېماتىكا، كەچتە ئۈچ سائەت پروگرامما دەرسىگە، يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىن باشلاپ ھەر كۈنى كەچتە ئۈچ سائەت پروگرامما تىلى دەرسىگە قاتناشقان. بۈگۈن، يەنى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئۇ ھەر كۈنى تۆت سائەت پروگرامما تىلى ۋە روبوت ئەمەلىي مەشىق دەرسىگە قاتنىشىدىكەن بالىلار دەرس تۈگىگەندىن كېيىن ئۆزلىرى ياخشى كۆرىدىغان بىر تېما ھەققىدە سۆزلەشكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ ئۇلار ئۆزلىرى تەييارلىغان سۇنۇمدىكى خەتلەرنى ئۇيغۇرچە يېزىشقا چۈشەندۈرگەندە ئۇيغۇرچە سۆزلەشكە ئەھمىيەت بەرگەن تۈركىيەنىڭ قەيسەرى شەھىرىدە تۇغۇلغان سەككىز ياشلىق ئەنسارۇللا فارۇقنىڭ ئائىلىسى ئۇنى ئۇيغۇر ستەمنىڭ يۈز تۇرانە دەرسىگە قاتناشتۇرۇش ئۈچۈن ئىستانبۇلغا كەلگەن ئەنسارۇللا رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئۇيغۇر ستەمنىڭ دەرسىگە قاتنىشىش ئۈچۈن بەش ياش ۋاقتىدىن باشلاپ ساقلاۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ئەلەيكۇم ئەسسالام مېنىڭ ئىسمىم ئەنسارۇللا فارۇق

پايسوننى ئۆگەندىم، ئانچە-مۇنچە بىلىمەن ئەينە. كومپيۇتېر ئىشلەم ئورتاق ئىشلەم مۇھىتىنى ئۇيغۇر ستەمدە ئۆگىنىۋالدىم. چىقىپ ئۇيغۇر ستەمدە چىقىپ، كومپيۇتېرغا ئالاقىدار خېلى جىق نەرسىلەرنى ئۆگىنىۋالدىم.
ئەنسارۇللانىڭ ئانىسى مۇخلىسە خانىم بالىسىنى ئەجدادلىرىغا لايىق بىر ئۇيغۇر قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. كومپيۇتېر تىلى ئىنگلىز تىلى دۇنيا تىلى بولۇپ قالدى. سىزنىڭ يېشىڭىز كىچىك، ئىنگلىز تىلى ئۆگىنەيلى بالام. ھەم ئىنگلىز تىلى ئۆگىنەيلى تۇرۇۋاتقان دۆلىتىمىزنىڭ تىلىنى ئۆگىنەيلى ئەڭ مۇھىمى ئانا تىلىمىزنى ئۆگىنەيلى دەپ بۇ ئۈچ يىل ۋاقىتتا بىز ئانا تىلىمىزنى تۈركىيەدىكى دۆلەت تىلىنى ۋە ئىنگلىز تىلىنى مەشىق قىلىشقا باشلىدۇق ئۇيغۇر ستېمنىڭكى يازلىق پىلانى كۆرگەندىن كېيىن ۋاھ دېدۇق دە نېمىمىز بار نېمىمىز يوق قولىمىزدىكى بارنى قىلدۇق زامانغا ماس كەلگەن يەنى بىر بېكىنمىچىلىكنىڭ ئىچىدە ئەمەس زامانغا ماس كەلگەن پەرزەنت تەربىيىلەش ۋە پەرزەنتىمىز زامانغا ماس كېلەلەيدىغان پەقەت بىز ئەمەس باشقا خەقلەرمۇ قىلىۋاتىدۇ بىزلا قىلالمايۋاتىمىز بىز پەقەتلا ئوقۇتقۇچى ساقچى ئادۋوكات بەكرەك بولساق بىر شەھەر باشلىقى دېگەندەكلەر باردا ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ ئىچىدىن چىققان داڭلىق داڭلىقلىرىمىز بۇرۇن باتتى كېيىن ھەر خىل ئىدىيەلەرنىڭ تۈپەيلىدىن بىز كەينىدە قېلىپ قالدۇق ئەڭ مۇھىمى توختا بىز ئۇيغۇر مىللىتى ئۆزىمىزنى تونۇتۇش ئۈچۈن ئەينى ۋاقىتتا پۈتۈن دۇنيانى قايىل قىلغان شۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى قانداق بولغاندا بىر پۈتۈن دۇنياغا تونۇتقىلى بولىدۇ دېگەن ھەقتە مۇشۇ ئىدىيە بىلەن مەقسىتىم مەن بالامنىڭ ئۇيغۇرلۇقىنى بىلدۈرۈش ئۇيغۇرنىڭ قولىدىنمۇ مۇشتاق بىر ئىش كېلىدىغانلىقىنى ئېنىقلاپ چىقىش ھەم خەققە ئىسپاتلاپ بېرىش ئۈچۈن ئارزۇيىمىزغا يېتەرمىز دەپ ئويلايمەن بۇ بىر تۇنجى قەدىمى بۇنىڭدىن كېيىنكى قەدىمى ئوغلۇمنىڭ ئىنشاللا ئاللانىڭ ياردىمى بىلەن ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن مېنىڭ مەسئۇلىيەت مەجبۇرىيىتىم بىلەن روياپقا چىققۇسى ئىنشاللا.
پروگراممىمىزنىڭ ئاخىرىدا ئابدۇللا پاكزادنىڭ ئانىسى شاتگۈل پاكزاد ئوغلىنى يېتەكلەش جەريانىدا ھېس قىلغان تەجرىبىلىرىنى بايان قىلىپ ئاتا ئانىلارنىڭ بالىلىرىنىڭ قىزىقىشىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىشىنى تەۋسىيە قىلدى ھەر بىر بالا بەلگىلىك بىر فىترەت ئۈستىدە يارىتىلىدۇ ئاتا ئانا بوغۇچى دىققەت قىلىپ شۇ فىترەتنى كۆزىتىپ ئاللاتائالانىڭ بالىغا بەرگەن ئالاھىدىلىكلىرىنى بايقىۋېلىپ ئاشۇ ئاساستا يېتەكلىسە بالىمۇ بارغانچە كۆكلەپ ماڭىدىكەن يېتەكلەشنىڭ ئۈنۈمىمۇ ئەڭ ياخشى بولىدىكەن مەسىلەن ئابدۇللانىڭ ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ يۇقىرىلىقىنى مەنتىقلىق تەپەككۇر قىلىشقا ئامراق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇق شۇ يوسۇندا چېنىقتۇردۇق كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى كىچىك كىچىك پاراڭلىشىدىغان پۇرسەتلەرنى تۇتۇپ تۇرۇپ ئۇيقۇدىن ئاۋۋال ھېكايە ئېيتىپ بېرىدىغان ۋاقىتلارنى تۇتۇپ تۇرۇپ بۇ تەربىيىلەرنى ئېلىپ بارغاندا ھېكايىلەرنى ئىچىگە سىڭدۈرۈپ پاراڭلارنى ئىچىگە سىڭدۈرۈپ مەرھەمەتلىك بىر شەكىلدە ئېلىپ بارغان ۋاقتىدا ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى بولىدىكەن بۇنداق قىلغاندا بالىنىڭ ھېلىقى ياخشىلىققا بولغان ئىنتىلىشى بىلىمغا بولغان سۆيگۈسى ئىچىدىن ئۇرغۇپ چىقىدىكەن ۋە ئانا بىلەن بالىنىڭ ئوتتۇرىدىكى باغمۇ باغانچە كۈچىيىپ ماڭىدىكەن ئابدۇللانىڭ ۋەتەنگە مىللەتكە تۆھپىسىنى قوشالايدىغان بىر شەخس بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن ئۇندىن باشقا ھايات مۇساپىسىدە ئالدىغا چىقىدىغان كىشىلەرگە ياخشىلىقلارغا يامانلىقلارغا ياخشى كۈنلەرگە يامان كۈنلەرگە توغرا پوزىتسىيە بىلەن يۈزلىنەلەيدىغان ھەممە ئىشنى ئۆز يولىدا ھەل قىلالايدىغان ھەمدە ئىچىگە خۇشاللىق بەخت تۇيغۇلىرى يۈكسەك ئارزۇ ئارمانلار تولغان بىرى بولۇپ يېتىشىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
ئۇيغۇر ستەم ئىسمىدىكى ستەم تەبىئىي پەن، تېخنولوگىيە، ئىنژېنېرلىق ۋە ماتېماتىكا ئاتالغۇلىرىنىڭ ئىنگلىزچىدىكى قىسقارتىلمىسى بولۇپ، ئۇيغۇر ستەم گۇرۇپپىسى كىچىك ئىشلار ئارقىلىق چوڭ ئۆزگىرىشنى روياپقا چىقىرىش، يەنى كىچىك ئۆزگىرىشلەر ئارقىلىق زەنجىرسىمان بىر ئۆزگىرىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنى ئۆزىنىڭ شوئارى قىلغان. ئۇيغۇر ستەم گۇرۇپپىسىنىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئۇلارنىڭ تارماق پروژېكت تۈرلىرىدىن ئۇيغۇر ستەم بوشلۇق تەتقىقات مەركىزى، ئۇيغۇر ستەم كود ئىجادىيىتى ئۇيغۇر ستەم روبوت ئىجادىيىتى ئۇيغۇر ستەم تەبىئىي پەن ئۇيغۇر ستەم ئۈچ دې سۈنئىي ئەقىل تەجرىبىخانىسى ئۇيغۇر ستەم ئېكرانى قاتارلىقلار بار ئىكەن ئۇلار بۇ تۈرلەر ئارقىلىق تەبىئىي پەنلەر كومپيۇتېر پروگرامما بىلىملىرى ھەققىدە بالىلارنى ئاساس قىلغان چوڭلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان دەرس ھەم پائالىيەتلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن بىلىم تېخنىكا ئۆگىنىدىغان ۋە ئورتاقلىشىدىغان بىر سەھنە بولۇشنى مەقسەت قىلغان بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
چەت ئەللەردە يېتىشىپ چىقىۋاتقان ئۇيغۇر ياش ئاكتىپلىرى يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياۋى سەھنە ۋە مەتبۇئاتلاردا ئاڭلىتىشتا ئاكتىپ كۈچكە ئايلانماقتا گېرمانىيەدىكى ياش پائالىيەتچى ئۇيغۇر قىزلىرىدىن زۇمرەتاي ئەركىن ۋە ئەسما مەمتىمىننىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى پائالىيەتلىرى جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان چېكىنىش تاللاش ئەمەس ناملىق ماقالىدە يورۇتۇلغان. بۇ ھەقتە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئون بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتىدە گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان زۇمرەتاي ئەركىن ۋە ئەسما مەمتىمىندىن ئىبارەت ئىككى ئۇيغۇر قىزى زىيارەت ئوبيېكتى قىلىنغان چېكىنىش، تاللاش ئەمەس ناملىق بىر ئەسەر ئېلان قىلىندى. گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكتىپلىرى خىتايدىكى ئۇيغۇرلارنى قوللىماقتا دېگەن ماۋزۇ قوشۇمچە قىلىنغان بۇ ئەسەردە بۇ ئىككى ئۇيغۇر قىزىنىڭ مىليونلىغان ئەزالىرى جازا لاگېرلىرىغا قامالغان ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان مىللىتىگە ئىگە چىقىش يولىدا ئېلىپ بارغان سىياسىي پائالىيەتلىرى تەسۋىرلەنگەن. ئەسەرگە مۇسۇلمان ئاز سانلىقلىرىدىن بولغان ئۇيغۇرلار گېرمانىيەدە ئانچە تونۇشلۇق ئەمەس. خىتايدا بولسا ئۇيغۇرلار زىيانكەشلىككە ئۇچرىماقتا ۋە تۇتقۇن قىلىنماقتا. ئىككى نەپەر سىياسىي ئاكتىپ قىز تەھدىتلەرگە قارىماي ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى، دېگەن جۈملە كىرىش سۆز قىلىنغان.

شۇنداقلا يىگىرمە مىليونلۇق نوپۇسقا ئىگە بۇ مىللەتنىڭ توقسان پىرسەنتىنىڭ خىتاي شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتايدىغان زېمىندا ياشايدىغانلىقى، نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر بولۇشنىڭ تەسلىكى سەۋەبىدىن ۋەتىنىنى تەرك ئېتىپ باشقا دۆلەتلەرگە ھىجرەت قىلغانلىقى، بۇ ئىككى ئۇيغۇر قىزنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭمۇ مۇشۇ سەپكە تەۋەلىكى تەكىتلەنگەن. ئەسەردە يەنە ھازىر گېرمانىيەدە بىر مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياشايدىغانلىقى، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەندىكى ئازاب-ئوقۇبەت ئىچىدە قالغان ئۆز خەلقىگە ئىگە چىقىش يولىدا تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىۋاتقانلىقى،

ئون سەككىز ياشلىق ئوقۇغۇچى ئەسمانىڭ ئۇيغۇر ياشلار تەشەببۇسى ناملىق تەشكىلاتنى قۇرۇپ، ئۆز مەكتىپىدە ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا گېرمان ياشلىرىنى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سەپەرۋەرلىككە كەلتۈرۈش تىرىشچانلىقىنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئەسەردىكى چېكىنىش، تاللاش ئەمەس دېگەن سۆزنى زۇمرەتئاي ئەركىن ئېيتقان بولۇپ، ئۇ سۆزىدە ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆز ۋەتىنى ئۈچۈن خىزمەت قىلىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى، ۋەتەن ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان بۇ سەپتىن يىراق تۇرۇشنىڭ ياخشى تاللاش ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ يەنە، مەن ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر دىياسپوراسىدا يالغۇز ئەمەسلىكىمدىن كۆڭلۈمگە تەسەللى تاپىمەن، دېگەنلەرنى تىلغا ئالغان. بۈگۈن زۇمرەتئاي ئەركىن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئۆز مىللىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان بۇنداق ئېچىنىشلىق بىر ۋەزىيەتتە، مەيلى ئەر-ئايال، مەيلى ياش-قېرى بولسۇن، ھەرقانداق ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن كەلگەن تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ، خىتاي پەيدا قىلغان بۇ ئاپەتنى يوقىتىشقا ھەسسىلەر قېتىش،، ۋەتىنىنىڭ ئەركىن ئازادلىقى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى.
مەن ئۈچۈن ئۇيغۇر بولۇش دېگەن ئاكتىۋىست بولۇش كېرەك دېگەن گەپ ئىككىلىسى بىر ئوخشاش مەنە دەپ ئويلايمەن. چۈنكى ھازىرقى بۇنداق ئېغىر بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقان ۋاقىتتا ھەر بىر ئۇيغۇر مەيلى نەدە بولۇشتىن قەتئىينەزەر، مەيلى قانچە ياش بولسۇن، مەيلى ئايال كىشى بولسۇن، ئەر كىشى بولسۇن، قىز بالا بولسۇن، ئوغۇل بالا بولسۇن، ھەممىمىزنىڭ بىر ئومۇمىي بىر مەجبۇرىيىتىمىز بار دەپ ئويلايمەن. ئاشۇنداق ئويلىغان چاغدا ھەممىمىز بىر ھەرىكەتكە ئۆتەلەيمىز. شۇڭا ھازىرقى ۋەزىيەتتە جىم تۇرماسلىقنى، ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن، چۈنكى مۇشۇنداق قىلغان ۋاقىتتا ئانىڭدىن كېيىن ئۆزىمىزنىڭ ئەركىنلىكىمىزگە، ۋەتىنىمىزنىڭ ئەركىنلىكىمىزگە ھەقىقىي شەكىلدە ئېرىشەلەيمىز. گېرمانىيەنىڭ دارمشتات شەھىرىدە ماتېماتىكا كەسپىدە ئوقۇۋاتقان پائالىيەتچان ئۇيغۇر قىزى ئەسمانىڭ قول تېلېفونىنىڭ قېپىغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توختىتىلسۇن دېگەن شوئارنى يېزىۋالغانلىقى ئەسەردە ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان. ئەسما بۈگۈن بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ياشلار تەشەببۇسى ناملىق تەشكىلاتنى قۇرۇپ ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بەردى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلارنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئىشلەپ تارقاتقان بەزى سىن فىلىملىرىنىڭ كۆرۈلۈش قېتىم سانى مىليونغا يەتكەن.
بۇ يىلنىڭ بېشىدا كورد دوستۇم سىلى سېلىن نويان بىلەن بىللە ئۇيغۇر ياشلار ئىنىسىئاتىپ دېگەن دەرنەكنى قۇردۇم. ھازىرغىچە ئەللىك بالىلاردەك دەرنىكىمىزدە قاتنىشىدۇ. ئۇيغۇر بالىلاردىن باشقا ھەم نەچچە تۈرك بولمىسا كورد بالىلارمۇ بار. بىز نامايىشتىن باشقا وركشاپ ھەم پويترى سلەمسنى ئورگانىزە قىلىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا زوسىئال مېدىيالادا، ئىنستاگرام ھەم تىك توكتا ئاۋازىمىزنى كۈچلەندۈرىمىز. بىز ياشلار گروپ بولۇپ گېرمانىيەدىكى ياشايدىغان باشقا ياشلارغا، بىزنىڭ دەردىمىزنى چۈشەندۈرگىمىز بار. تىك توكتىكى ۋىدىيولىرىمىز ھازىرغىچە بىر مىليون ئادەمدىن جىق كۆردى. بىز كەلگۈسىدە تېخىمۇ جىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈشنى ھەم تېخىمۇ جىق ياشلار بىلەن بىللە ئاۋازىمىزنى كۈچلەندۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمىز. مەزكۇر ئەسەردە يەنە گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوكنىڭ خىتاي زىيارىتى مەزگىلىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغانلىقى، جازا لاگېرلىرىغا مۇناسىۋەتلىك شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىگە ئوخشاش ئارخىپلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىن باشلاپ كۆپلەپ ئاشكارىلىنىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى قاباھەتلىك ۋەزىيىتىنىڭ خەلقئاراغا تېخىمۇ تونۇلغانلىقى. ئەمما خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇنى داۋاملىق ئىنكار قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ رادىكاللىققا ۋە ئەسەبىيلىككە قارشى تۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بازارغا سېلىۋاتقانلىقىمۇ ئەسكەرتىلگەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئىككى نەپەر ئۇيغۇر قىزىنىڭ ئۆز مىللىتىگە ئىگە چىقىش جاسارىتى تەسۋىرلەنگەن چېكىنىش تاللاش ئەمەس ناملىق ئەسەرنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيەدە بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن سايلامدىن كېيىن، ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن كېلەچەك پارتىيەسى بىلەن رېفاھ پارتىيەسى پارلامېنتتا بىرلەشمە گۇرۇپپا تەشكىللىگەن ئىدى. نۆۋەتتە بۇ ئىككى پارتىيەنىڭ پارلامېنتتىكى بىرلەشمە گۇرۇپپىسىنىڭ مەسئۇلى رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ باشقا غەرب ئەللىرىگە ئوخشاش تۈركىيە پارلامېنتىدىمۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە قارار لايىھەسى ماقۇللاشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە زىيارەتنىڭ تەپسىلاتىنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىزلەر.
ئۇزۇندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان، سىياسەت بىلەن شۇغۇللىنىشقا باشلىغاندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان كېلەچەك ۋە رېفاھ پارتىيەلىرىدىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىدىكى مەسئۇلى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنى پارلامېنت بىناسىدىكى ئىشخانىسىدا مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ رادىئو زىيارىتىمىز جەريانىدا بىز تۈركىيە پارلامېنتىدا شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئاۋازى ۋە ۋىجدانى بولىمىز، دېدى. ئۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە تۈركىيەنىڭ بۇنىڭغا بولغان ئىنكاسى قاتارلىق مەسىلىلەر بويىچە سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەردى. جۈملىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان زۇلۇم سىياسىتى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئۆتكەن يىللاردا سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلى قۇرغان كېلەچەك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن تۈركىيەدە ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا ئاڭلىتىشقا تىرىشقانلىقىنى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى سايلامدا تۈركىيە پارلامېنتىغا كىرگەندىن كېيىن ئىككى سىياسىي پارتىيە بىرلىكتە گۇرۇپپا قۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقانلىقىنى، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە بۇ ھەقتە باشقا دۆلەتلەر پارلامېنتىدىكىگە ئوخشاش تۈركىيە پارلامېنتىدىمۇ قارار ماقۇللىتىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

بۇ مەسىلىنىڭ سىياسىي تەرىپى بار، مەدەنىيەت بىلەن چېتىشلىق تەرىپىمۇ بار، ئىنسانىي تەرىپىمۇ بار. بىز شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە داۋاملىق خىتايغا چاقىرىق قىلىپ كېلىۋاتىمىز. بىز داۋاملىق ھالدا بۇنى تەكىتلەۋاتىمىز. خىتايلار خىتايدا قانداق ھەق ھوقۇققا ئىگە بولسا، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە قىرغىزلار، شۇنىڭدەك خىرىستىيان ۋە بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان كىشىلەرنىڭمۇ

قىلىشقا تېگىشلىك خىزمەتلەر بار. بىرىنچىسى خىتايغا ئىقتىسادىي ۋە سودا جەھەتتىن بېسىم ئىشلىتىشى كېرەك. ئىككىنچىسى سىياسىي جەھەتتىن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش كېرەك. ئۈچىنچىسى كىشىلىك ھەق ۋە ھوقوق جەھەتتىن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش كېرەك. ئۇيغۇرلار نېمىلەرنى قىلىشى كېرەك دېگەن سوئالىمىزغا سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى.
uyg'ur turklarini bekleyen tehlikeler var doğu turkistonda yaşayanlar onlar zaten kocaman bir hapishanede yaşıyorlar onların dillerine karşı ve dinlerine ve kültürlerine Uygur Türklerini kütüvatkan hırslar var. Şarkı Türkistan'daki Uygur Türkleri üstü uçuk türmede turmakta. Xitay bulanın tili, dini ve medeniyetini yok kılışka ularni assimilatsiya qilishga ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. خىتاي شەرقىي تۈركىستان ئەزەلدىن مېنىڭ زېمىنىم. بۇ جاينىڭ يەر ئاستى ۋە يەر ئۈستى بايلىقلىرى ماڭا مەنسۇپ دەۋاتىدۇ. ئىككىنچىسى، شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىپ تۈركىيەگە، غەرب دۆلەتلىرىگە ۋە باشقا دۆلەتلەرگە كەتكەنلەرنىمۇ كۈتۈۋاتقان خىرىسلار مەۋجۇت. چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار بىر تەرەپتىن تۇرمۇش ھەلەكچىلىكى بىلەن بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر تىلىنى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشىشى كېرەك. بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئۆز ۋەتىنى بولغان شەرقىي تۈركىستاننى ئۇنتۇماسلىقى، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى كېرەك. تىل بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا داۋاملاشتۇرۇشىدىكى مۇھىم ۋاسىتىدۇر. شۇڭا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار ئانا تىلنى ئۇنۇتماسلىقى لازىم. مەدەنىيەت دېگەن نېمە؟ دېگەن ۋاقتىمىزدا، مەدەنىيەت بىر مىللەت پەيدا بولغان كۈندىن تارتىپ بۈگۈنگىچە بەرپا قىلغان ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئەڭ مۇھىمى، شەرقىي تۈركىستانلىقلار چەت ئەلدە خىتاي زۇلمىنى ئاڭلاتقاندىن سىرت، ئۇيغۇر كىملىكىنى قوغداپ قېلىشقا، ئۇيغۇر مىللەتچىلىك روھىنى كۈچەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. ئۇيغۇرلار مىللىي كىملىكىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش كېرەك، تۈركىيە ھۆكۈمىتىچۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى.
سىز بەش بىن يىللىق بىر مىللەتىن چوجۇقلارىسىنىز. بەش بىن يىل بويۇنجا مۇسىكىنىزى.
ئۇيغۇرلار بەش مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە. ئۇيغۇرلار بەش مىڭ يىلدىن بۇيان ئۆز مۇزىكىسىنى، تىلىنى، سەنئىتىنى، تارىخىنى، بىناكارلىق سەنئىتىنى، يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتىنى ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە. بۇندىن كېيىنكى ئەۋلادلارمۇ بۇنى داۋاملاشتۇرۇشى كېرەك. ئۇيغۇر تۈركلىرى قايسى دۆلەتتە تۇرۇۋاتقان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇيغۇر كىملىكىنى شۇنداقلا ئۇيغۇر تۈركلىرىنى باشقا مىللەتلەردىن ئايرىپ تۇرۇۋاتقان بارلىق ئامىللارنى ئۇنتۇماسلىقى ھەمدە بۇلارنى ئەۋلادلىرىغا ئۆگىتىشى لازىم.

سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى.
بىر تۈركىيە جۇمھۇرىيەتىنىن پارلامەنتەرى ئولاراق، ئەسكى باشباقان ئاھمەت داۋۇتئوغلۇنۇن دا. مەن تۈركىيە پارلامېنت ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئارقىلىق كېلىچەك پارتىيىسى رەئىسى سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلىنىڭ سالىمىنى يوللايمەن. ئۇيغۇرلار ئەڭ ئېغىر كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقاندا، مەن سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلىنىڭ ئورۇنباسارلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتاتتىم. شۇ ۋاقىتتا بىز ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ تۈركىيەگە كېلىشىگە قولايلىق يارىتىپ بەرگەن ئىدۇق. بۇ بىزنىڭ بۇرچىمىز ئىدى. چۈنكى ئۇيغۇر تۈركلىرى بىزنىڭ قان قېرىنداشلىرىمىز. بىز ئاتا يۇرتىمىز بولغان شەرقىي تۈركىستانغا بولغان بۇرچىمىزنى ئادا قىلدۇق دەپ ئويلايمەن. بۇندىن كېيىن تۈركىيە پارلامېنتىدا بۇرچىمىزنى ئادا قىلىشقا تىرىشىمىز. تۈركىيە پارلامېنتىدا ئىككى پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ گۇرۇپپا مەسئۇلى بولۇش سۈپىتىم بىلەن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئاۋازى ۋە ۋىجدانى بولۇشنى داۋام قىلىمەن. بىز ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا ياردەم قىلغان ھەر قانداق دۆلەت ۋە شەخسلەرگە ئۇلارنىڭ قايسى مىللەتتىن ياكى قايسى دىندىن بولۇشىغا قارىماي رەھمەت ئېيتىمىز ھەم ئۇلار بىلەن ھەمكارلىشىمىز. قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمىدا كېلىچەك پارتىيەسىدىن ئون نەپەر، رەفاه پارتىيەسىدىن ئون نەپەر بولۇپ، جەمئىي يىگىرمە نەپەر پارلامېنت ئەزاسى سايلىنىپ، پارلامېنتتا ئورۇن ئىگىلىگەن ھەمدە مەزكۇر ئىككى پارتىيە بىرلىكتە تۈركىيە پارلامېنتىدا گۇرۇپپا قۇرغان. سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى بولسا مەزكۇر گۇرۇپپىنىڭ مەسئۇلى بولۇپ تەيىنلەنگەن. سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى پېشقەدەم سىياسەتچى بولۇپ، ئۇ بۇرۇن ۋە ھازىر تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلى بىلەن بىرلىكتە مەزكۇر پارتىيەدىن ئايرىلىپ، كېلىچەك پارتىيەسىنى قۇرغان.

خىتاي پاكىستان ئوتتۇرىسىدا ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى تۈزۈلگەن كېلىشىم بويىچە پاكىستاننىڭ بالۇچىستان رايونىدا قۇرۇلغان گوادار پورتى ئىقتىسادىي كارىدورى بالۇچىستان خەلقىنىڭ نارازىلىقىنى بارغانچە كۈچەيتكەن. بۇ پاكىستاندىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭمۇ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانماقتا ئىكەن.

پاكىستانلىق سىياسىي ئانالىزچى دوكتور تاسىف ئەخمەت خاننىڭ بالۇچىستاننىڭ مەھرۇملۇق تۇيغۇسى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ تېمىسىدىكى ئوبزورى ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۇنىڭدا گىۋادار پورتىنىڭ ياسالغانلىقىغا قارشى بالۇچىستان خەلقىنىڭ نارازىلىقى ئالاھىدە ئورۇن ئالدى ئۇ بۇ ھەقتىكى مەسىلىلەر توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق يازغان ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى پاكىستان خىتاي بىلەن تۈزۈلگەن كېلىشىم بويىچە خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىش باشلىدى بۇ پىلان بويىچە گىۋادارنى قەشقەرگە تۇتاشتۇرىدىغان يول ياسالدى گىۋادارغا زامانىۋى پورت قۇرۇلدى تېز سۈرئەتلىك يوللار ياسالدى بىراق مۇستەقىل بىخەتەرلىك تەكشۈرۈش پونكىتى تەسىس قىلىش يەرلىك خەلقتە نارازىلىق پەيدا قىلدى.

گۋادار پورتىدا ئىشلەۋاتقان خىتاي ئىشچى ۋە ئىنژېنېرلار قوراللىق ھۇجۇمغا ئۇچرىغان شۇنىڭدىن كېيىن رايوندىكى خىتاي ئىشچىلارنى قوغداش ئۈچۈن پاكىستان ھۆكۈمىتى يوللارغا تەكشۈرۈش پونكىتى قۇرۇپ كىشىلەرنىڭ سالاھىيەت گۇۋاھنامىسىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئۆتىدىغان ھالنى شەكىللەندۈرگەندىن كېيىن يەرلىك خەلق ئۇنىڭغا نارازى بولغان جامائەت ئىسلام پارتىيىسى بالۇچىستان شۆبىسىنىڭ باش كاتىپى ھىدايەت راخمان بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ بايانات ئېلان قىلغان بلوچستان كي لوگ، بلوچستان كي عوام اور ہم سب يي بات گزشتہ دس سال سي کہہ رهي هين كي يي سي پيک سي بلوچستان ڪو ڪچھ نهي ملا.
ئۇ باياناتتا كوت ۋە جيلوم رايونلىرىدىن كەلگەن ئەمەلدارلارنىڭ يەرلىك كىشىلەردىن سالاھىيىتىنى سوراقلاش ھوقۇقى يوق. ئائىلىمىز نەچچە يۈز يىلدىن بۇيان بېلىقچىلىق كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ھازىر بېلىقچىلارنىڭ گۋاداردا بېلىق تۇتۇشى چەكلەندى. بىراق چەت ئەللىكلەر، يەنى خىتايلار يۇقىرى تېخنىكىلار سەپلەنگەن زامانىۋى كېمىلەر بىلەن بېلىق تۇتۇش ئارقىلىق دېڭىزنى خورىتىۋاتىدۇ، دېگەن. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ بالۇچىستان خەلقىنىڭ ئىرادىسىگە قارشى بىر قىسىم قارارلارنى ئېلىشى بالۇچىستاندا ۋەزىيەتنى تېخىمۇ يامانلاشتۇرۇۋەتكەن فېدېراتىپ ھۆكۈمەت يەرلىك بېلىقچىلارنىڭ بىر قىسىم تەلەپلىرىنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ بالۇچىستاندا كىشىلەرنىڭ ئىز دېرەكسىز يوقاپ كېتىشى بالۇچ ياشلىرىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قېلىشى باشقا ئۆلكىلەردە ئوقۇۋاتقان بالۇچ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇش شارائىتىدىكى ناچارلىق دېگەندەك مەسىلىلەر بالۇچىستان خەلقىدە مەۋجۇت بولۇۋاتقان مەھرۇملۇق تۇيغۇسىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە باشلىغان خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى نامىدىكى ئاتمىش بەش مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى ئىقتىسادىي كېلىشىمدە قەشقەرنى پاكىستاننىڭ گۋادار پورتىغا باغلاش مۇھىم بىر قەدەم بولۇپ ھەر قايسى ئاخباراتلاردا بۇ ھال پاكىستان ئىقتىسادىدىكى تەرەققىيات سۈپىتىدە كۆپلەپ تەشۋىق قىلىنغان بىراق بەزى تەتقىقاتچىلار بۇ پىلاننىڭ پاكىستاننى قەرزگە بوغۇشتىن باشقا بىر پايدىسى يوقلۇقىنى تەكىتلەۋاتقانلىقى مەلۇم جۈملىدىن بالۇچىستان خەلقى بۇ قۇرۇلۇشنىڭ بالۇچ خەلقىگە ھېچقانداق ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى مەركەز قىلغان ھالدا گۋادار پورتى قۇرۇلۇشىغا قاتتىق نارازى بولۇپ كەلگەن خىتاينىڭ نېمە ئۈچۈن خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى ۋە گۋادار پورتىغا بۇ قەدەر ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقى شۇنداقلا بالۇچىستان خەلقىنىڭ نارازىلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر بويىچە بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىستراتېگىيە مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم بىلەن سۆھبەتلەشتۇق دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي بىلەن پاكىستاننىڭ يېقىن مۇناسىۋىتى بالۇچىستان خەلقىنىڭ نەزىرىدە ئېغىر بېسىم دەپ قارىلىدۇ بالۇجىستان بۇ ۋىلايىتى ياكى ئۆلكىسى مۇشۇ بانگاللار پاكىستاندىن ئايرىلغاندىن كېيىن بۇلارمۇ ئايرىلىمىز دەپ ئايرىلالمىغانلار شۇنىڭغا بۇ پاكىستان ھۆكۈمىتىگە قارشى بۇ يەردە نۇرغۇن مۇشۇ مۇستەقىل پائالىيەتلەر ھەرىكەتلەر بولغان يەنى خىتاينىڭ پاكىستان بىلەن بولغان يېقىن مۇناسىۋىتى بۇ بالۇچىستان خەلقىگە بىر بېسىم دەپ چۈشىنىدۇ. ئىككىنچىسى بۇ بالۇچىستان بىراز كەمبەغەل بولۇپ قالغان يەنى تەرەققىيات كەينىدە قېلىپ قالغان بىر رايون. شۇنىڭغا بۇ خىتاينىڭكى بۇ يېڭى يىپەك يولى ستراتېگىيىسى ياكى قەشقەردىن مۇشۇ گۋادار پورتىغا ئۇلانغان بۇ يولنى ياساشتا بالۇچىستانلىقلارغا بىر پايدىسى بولمىغانلىقىنى ۋە پاكىستانغا پايدىسى بولۇپ پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ بالۇچىستان خەلقىنى سۆمۈرىدىغان، ئېزىدىغان، بوزەك قىلىدىغان بىر ۋاسىتىگە ئايلىنىدۇ دەپ چۈشىنىدۇ. شۇنىڭغا بۇ بالۇچىستانلىقلار خىتايغا قارشى ئەمدى خىتاي ھاكىمىيىتىگە. دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، قەشقەردىن باشلىنىپ پاكىستاننىڭ بالۇچىستان رايونى ئارقىلىق گۋادار پورتىغا تۇتىشىدىغان قۇرۇقلۇق يولى خىتاي ئۈچۈن بەك زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن.
قەشقەردىن مۇشۇ پاكىستاننىڭ بالۇجىستاننىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ، بالۇجىستاننىڭكى جەنۇب تەرەپتە جايلاشقان بۇ گۋادار پورتىغا ئەمدى خىتاي ناھايىتى ئەھمىيەت بېرىۋاتىدۇ. چۈنكى خىتاينىڭكى قۇرۇقلۇق، يىپەك يولىنىڭ قۇرۇقلۇق يول قولى مۇشۇ قەشقەردىن چىقىپ ئوتتۇرا ئاسىياگە ئۇلىنىدۇ. يەنە بىر قولى بولسا قەشقەردىن مۇشۇ ھىند ئوكيانوسىغا ئۇلىنىدۇ يەنى گۇئادارغا ئۇلىنىدۇ بۇ جەھەتتىن دېگەندە مۇھىم چۈنكى خىتاينىڭكى دېڭىزدىن كەلگەن بەزى ماللارنى مىسالغا بۈگۈنكى يولدا دەيلى مالاكا بوغازىدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ ئىستانبۇل بوغازىدەك بۇ يەر ئۇ بوغازنىڭكى چوققىسىدىلا بۇ سىنگاپور بار سىنگاپوردىمۇ ئامېرىكىنىڭكى بازىلىرى بار شۇنىڭ ئۇ يەردە ئۆتۈش خەتەرلىك بولۇپ قالغان ۋاقتىدا مۇشۇ گۇاداردىن بىۋاسىتە مۇشۇ قەشقەر ئارقىلى بۇ گۇاداردىن قەشقەرگە مېڭىشىما مالاكا بوغازىنىڭ تەھدىتتىن qutulğan bo'lalay deb bir alternativni shakllantirgan bo'ladi o'xshashla ham دېڭىز ئارمىيەسىمۇ ئىشلىتەلەيدۇ ئەمدى قالغان ھەربىي بولمىغان بەزى كېمىلەرمۇ بۇ يەرنى ئىشلىتەلەيدۇ خىتاي ئۈچۈن ھىند ئوكيانوسىنىڭكى بىر مۇھىم بىر بازا بولۇپ قالىدۇ ئەمدى شۇنىڭغا بۇ يەر خىتاي ئۈچۈن مۇھىم شۇنىڭ قورقماي مۇشۇ پاكىستانغا قىرىق ئەللىك مىليار دوللار سېلىشنىڭ سەۋەبىمۇ مۇشۇ ئەمدى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى نە ئۇيغۇرلارغا، نە بالۇچىستانلىقلارغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدىكەن.
قەشقەردىن گوادارغىچە بولغان يوللار ئېچىلسا، ئۇ ۋاقتىدا ئەمدى خىتاي ئۈچۈن قەشقەر چېگرا رايونى ئەمەس، پاكىستاننىڭكى ھىندى ئوكيانوسىغا يېقىن بولغان يەرلەر چېگرا رايون بولىدۇ. يەنە بىر جەھەتتە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى زۇلۇم بىلەن باشقۇرۇۋاتىدۇ. بۇ يەردىكى مەنا شۇ، يەنى بۇ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئۆزىنىڭ زېمىنىدىن يوقىتىش، يەنى كىملىك جەھەتتە يوقىتىش. بۇ يەرنى خىتايلاشتۇرۇش. شەرقىي تۈركىستان خىتايلاش لاشقان تەقدىردە پاكىستانمۇ مۇشۇ خىتاينىڭكى چېگرا رايونىغا ئايلانغاندەك بولىدۇ. شۇنىڭغا بۇ يول ئېچىلغان تەقدىردە ئۇيغۇرلارغىمۇ جىق بىر پايدىسى بولمايدۇ دەپ ئويلايمەن ئەمدى. چۈنكى خىتاي ئەگەردە شەرقىي تۈركىس. تانلىقلارنى كىملىكىنى يوقىتىمەن، بۇ يەردە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتنى ئېلىپ بارمىغان بولسا، ئۇ ۋاقتىدا بۇ يول ئېچىلسا ئۇيغۇرلارغا بىر پايدىسى بار شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا دېسەك. ئەمما ئانداق سىياسەتنى ماڭغۇزۇپ يەنى ھازىرقى بۇ قەشقەر گوادار يولىنى ئېچىپ ماڭغاندىن كېيىن ئەمدى شۇنىڭغا بۇ شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا چوڭ بىر پايدىسى بولمايدۇ ئەمما بالۇجىستانلىقلار ئەمدى بۇ يولدىن قاتتىق نارازى.
نۆۋەتتە خىتاي پاكىستان ئىقتىسادىي كارىدورى قۇرۇلۇشى بىر قاتار ئىقتىسادىي مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىۋاتقان بولۇپ بۇ سەۋەبتىن خىتاي بىلەن پاكىستان ئوتتۇرىسىدىمۇ بىر قاتار ماي تارتىشىپ قېلىش ھادىسىلىرى كۆرۈلگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتاينىڭ چەت ئەلدىن ئېنېرگىيە ئىمپورت قىلىشىدىكى مۇھىم يول دەپ قارىلىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ غوللۇق تەركىبىي قىسىملىرىدىن بولغان بۇ قۇرۇلۇش ھەققىدە تۈرلۈك مۇلاھىزىلەر داۋاملىق ئوتتۇرىغا چىقماقتا

ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە ئەمگىكى بىلەن مەبلەغ توپلاپ، بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلغان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىنى، مەدەنىيىتىنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئامېرىكا خەلقىگە ئاڭلاتقان. بىز بۇ ياشلاردىن بىرى بولغان ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى پىروجېكتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان ئولىۋېر كرېيىن بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق تۆەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان مەخسۇس پروگراممىسىدا بولغاي. ئۇيغۇر ئېلىدە بىر نەچچە يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بىر قىسىم ۋىجدانلىق ئامېرىكىلىقلارنى ھەرىكەتلەندۈرگەن ئۇلار بىر تەرەپتىن مەبلەغ توپلاپ ئۇيغۇرلارغا ئەمەلىي ياردەم قىلغان بولسا يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايەتلىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ تارتىۋاتقان زۇلۇمى ۋە خورلۇقلىرىنى ئامېرىكىلىقلارغا ئاڭلاتقان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئامېرىكىلىقلارغا تونۇتقان بىز بۇ كىشىلەردىن ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى پروژېكتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى ئۇيغۇرلارنىڭ دوستى ئولىۋېر كرېيىن بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق بۇ سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە ئولىۋېر كرېيىن ئەپەندى ئۆزىڭىز توغرىسىدا قىسقىچە چۈشەنچە بەرسىڭىز I grew up in New Jersey I'm from there and I I studied history at Princeton and that's where I I started getting involved um مەن ئامېرىكىنىڭ نيۇ جېرسى شتاتىدا چوڭ بولدۇم مەن ئۇ يەردىن پرىنستون ئۇنىۋېرسىتېتىغا بېرىپ تارىخ كەسپىدە ئوقۇدۇم ئوقۇۋاتقان مەزگىلىمدە پروفېسسور جاشۇئا فرىمان بىلەن تونۇشتۇم تەلىيىمگە ئۇنىڭدىن دەرس ئالدىم شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى دەسلەپ قەدەمدە تونۇشقا ۋە ئۆگىنىشكە باشلىدىم بەلكىم سىز ئۇنى تونۇيسىز ئۇ كوۋېد يامرىغان ۋاقىتلارغا توغرا كېلىدۇ پروفېسسور جاشۇئا فرىمان مېنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش ماقالەمگە يېتەكچىلىك قىلدى مەن ئوقۇش پۈتتۈرۈش ماقالەمنى پاكىستانغا قېچىپ چىققان ئۇيغۇرلارنى زىيارەت قىلىپ ئۇلارنىڭ كۆچمەنلىك تارىخى توغرىلىق يازدىم مەن تەتقىقات ئۈچۈن پاكىستانغا باردىم ئاساسلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قايتۇرۇش ئۈچۈن پاكىستان ھۆكۈمىتىگە قانداق بېسىم قىلىدىغانلىقى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەققىنى قوغدايدىغان پائالىيەتچىلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ باردىم بۇ مەسىلىلەرنى كۆپ تەرەپلىمىلىك تەتقىق قىلدىم مۇشۇنداق قىلىپ مەن ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قەدەممۇ قەدەم چوڭقۇرلاپ كىردىم دوستلىرىم بىلەن بىرگە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئامېرىكىلىقلارغا بولۇپمۇ ئامېرىكىلىق ياشلارغا تونۇتۇش قارارىغا كەلدۇق شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر جەمئىيەتلىرىگە ياردەم قىلىش ئۈچۈن پۇل يىغىشقا باشلىدۇق بەزى پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردۇق ئۇيغۇرلارغا تېخىمۇ كۆپ ياردەم قىلىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى تېخىمۇ كۆپ ئامېرىكىلىققا بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ تەشكىلاتىنى قۇرۇپ چىقتۇق ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر بۇ مەسىلىنى تېخىچە بىلمەيدۇ

بىز ھەممىمىز ئامېرىكىدىكى پىدائىيلار بولۇپ تەشكىلاتىمىز ياشلار رەھبەرلىك قىلىدىغان بىر تەشكىلات بىلەمسىز بىزنىڭ ۋەزىپىمىز تېخىمۇ كۆپ ئامېرىكىلىق ياشلارنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قىزىقتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر دەۋاسىغا ئېلىپ كىرىش ئۇيغۇر پروژېكتلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىش ۋە مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈش قاتارلىق پروگراممىمىز بار بىز يېقىندا نيۇ يوركتا ئۆي مۈلۈك ئىگىسى بىلەن چىققان تالاش تارتىش سەۋەبىدىن تاقالغان ئۇيغۇر ئاشخانىسىنىڭ قايتا ئېچىلىشى ئۈچۈن ياردەم قىلدۇق بىلگىنىڭىزدەك ئالدىنقى يىللاردا بىر نەچچە يىل پالۋان ئۇيغۇر ياشلار مەركىزىگە ياردەم قىلدۇق شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىگە ياردەم قىلىۋاتىمىز بىزنىڭ ھەقىقىي مەقسىتىمىز ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقلاردىن خەۋىرى يوق كىشىلەرگە ئەھۋالنى بىلدۈرۈش ۋە ئۇلارنى ئۇيغۇر دەۋاسىغا ئېلىپ كىرىش بىز كىتاب ۋە باشقا ئوقۇشلۇق ماتېرىياللارنى تارقىتىمىز كىشىلەرنى ئۇيغۇر دەۋاسىغا ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتىمىز بىز ھەممىمىز ئامېرىكىدىكى پىدائىيلار ھەممىمىز ناھايىتى قىزغىن ۋە قىلىۋاتقان ئىشىمىزدا مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىدىغانلىقىمىزغا ئىشىنىمىز بىز يىغىلغان مەبلەغنى پالۋان ئۇيغۇر ياشلار مەركىزىدىكى سەمەرجانغا ئوخشاش خىزمەت قىلىدىغانلارغا بېرىمىز بىز ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ سىرتىدىكى كىشىلەر بىزنىڭ قىلغىنىمىز قوشۇمچە ياردەم
نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىۋاتىسىز
مەن پرىستون ئۇنىۋېرسىتېتىدا تارىخ ئوقۇدۇم ھەم ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدىم بۇ ھەقتە نۇرغۇن نەرسە ئۆگەندىم ئاندىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىش سېپىگە قېتىلدىم پرىستوندىكى دەرسخانىدا ئولتۇرۇپ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئىلگىرى سادىر قىلغان جىنايەتنى سادىر قىلماسلىق دېگەن ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىغانلىقىنى بىلىپ بەكمۇ ئۈمىدسىزلەندىم مەن ئۇ خاتالىقلارنى بىلگىنىم بىلەن ئۇنى توختىتىش ئۈچۈن ھېچقانداق ھەرىكەت قىلمىدىم ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىغا ئىشىنەتتىم شۇڭا مەن ھەرىكەتكە ئۆتۈپ بۇ سەپكە قېتىلدىم ئاندىن باشقىلار بىلەن بىللە ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى پىروجېكتىنى قۇرۇپ چىقتۇق دۇنيا بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن بىر ئىش قىلىشى كېرەك ئىدى ئۇلارنى كۈچسىز ھېس قىلىش ئادەمنى بەكمۇ ئۈمىدسىزلەندۈرەتتى شۇنداق قىلىپ مەن ھەرىكەتكە ئۆتتۈم ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ دەھشەتلىك ئىشلار يۈز بېرىۋاتقاندا پروفېسسور فرېيمەن ماڭا شانلىق ۋە سەلتەنەتلىك ئۇيغۇر تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇردى مېنىڭچە بۇ ھەقىقەتەن مۇھىم ئىدى شۇڭا ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى پىروجېكتى قۇرۇشتا بىر تەرەپتىن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ئەمەلىي ياردەم قىلىش يەنە بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلمەيدىغان ئامېرىكىلىقلارغا ئۇيغۇرلارنى بىلدۈرۈشتەك ئىككى مەقسەتنى كۆزلىدۇق بۇلار ئاساسەن مەن قانداق قىلىپ بۇ سەپكە قېتىلدىم ۋە نېمىشقا ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلماقچى بولغانلىقىمنىڭ سەۋەبى
ئۇيغۇر ئەۋلادلىرى پىروجېكتىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشانى ۋە مەقسىتى نېمە
بىزنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشانىمىز ئامېرىكىنىڭ كوچىسىدىكى ھەر قانداق ئادەمگە يەنى ھەر بىر ئامېرىكىلىققا ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇش ۋە ئۇلارغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۇلار ئۇيغۇرلارنى قوللىمىسىمۇ مەيلى لېكىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلسە بولىدۇ بۇ ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن بەك مۇھىم ئامېرىكىلىقلارنىڭ تولىسى ئۇيغۇر خەلقىنى بىلمەيدۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بىلمەيدۇ ئۇيغۇر تارىخىنى ۋە مەدەنىيىتىنى بىلمەيدۇ ئامېرىكا خەلقىگە بۇلارنى بىلدۈرۈش بىزنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك نىشانىمىز بىز بۇ مەقسەتكە يەتمەكچى بولۇۋاتىمىز بۇلار بىز ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشلار